ໃນສັບປະດານີ້ ໂຄງການເຂື່ອນໄຟຟ້ານ້ຳຕົກແຮງສູງ Snowy Hydro Scheme ຂອງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນລັດ New South Wales ໄດ້ອາຍຸ 70 ປີ ໂຄງການດັ່ງກ່າວຖືກມອງເຫັນວ່າເປັນໂຄງການວິສະວະກຳອັນໃຫຍ່ໂຕທີ່ສຸດຂອ ງປະເທດອົດສະຕຣາເລຍ ເມື່ອທີ່ເຂື່ອນດັ່ງກ່າວເປັນໂຄງຮ່າງການກໍ່ສ້າງອັນສຳຄັນສຳລັບໄຟຟ້າ ແລະ ກິດຈະການຊົນລະປະທານຕ່າງໆ ແມ່ນວ່າມັນກໍເປັນຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງເລື່ອງລາວນານາວັດທະນະ ທຳອົດສະຕຣາເລຍດ້ວຍ ສຳລັບທ່ານ Dieter Amelang ແລ້ວ ທ່ານຖືວ່າການທີ່ທ່ານເຮັດວຽກເຮັດການກັບ Snowy Hydro ນັ້ນ ແມ່ນວ່າທ່ານມີຄວາມເປັນຍິ່ງ ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ I'm very proud to be part of it.

ພວກທ່ານເປັນຊິ້ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງໂຄງການ Snowy ທ່ານຮູ້ວ່າພວກທ່ານຮູ້ຈັກຫຼາຍຄົນຂອງໂຄງການ Snowy ແລະ ພວກທ່ານພົບປະກັນຢູ່ທີ່ເມືອງຄູມາ ແລະ ພົບປະກັບທຸກໆຄອບຄົວທີ່ພວກທ່ານທັງໝົດຮູ້ຈັກກັນ ທ່ານ Amelang ບັດນີ້ ມີອາຍຸ 88 ປີແລ້ວ ທ່ານຍົກຍ້າຍມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍໃນຄາວປີ 1953 ຈາກປະເທດເຢຍລະມັນໃນທະວີບຢູໂຣບ ທ່ານໄປເຮັດວຽກເຮັດການກັບ Snowy Hydro Scheme ເຖິງ 30 ປີ ໃນທ່ານເປັນຊ່າງໄຟຟ້າ ຫຼັງຈາກນັ້ນທ່າ ນປະຈຳການຢູ່ທີ່ Snowy Hydro ໃນຄາວນັ້ນກະທັ່ງມີສະພາບການອັນຍາກຊາກໍຕາມ ທ່ານເວົ້າວ່າຊີວິດໃໝ່ຂອງທ່ານບໍ່ຄືກັນກັບຊີວິດຂອງທ່ານໃນຄາວຍັງຢູ່ໃນປະເທດເຢຍລະມັນຢູ່ ທ່ານເລົ່າສູ່ຟັງວ່າ Well, I lived through the war,

ການປະສົບການຂອງທ່ານນັ້ນເປັນພຽງແຕ່ອັນໜຶ່ງຂອງຄົນ migrant ປະມານ 70 ພັນຄົນ ທີ່ມາຈາກປະເທດຕ່າງໆ 30 ປະເທດ ພວກເຂົາເຈົ້າມາຍັງອົດສະຕຣາເລຍເພື່ອເຮັດວຽກເຮັດການກັບໂຄງການ Snowy Hydro Scheme ຄົນ migrant ແ ມ່ນຄົນຕ່າງປະເທດທີ່ມາຢູ່ໃນປະເທດອົດສະຕຣາເລຍຢ່າງຖາວອນ ຍານາງ Tanya Plibersek ທີ່ເປັນຜູ້ແທນລາສະດອນອົດສະຕຣາເລຍຄົນໜຶ່ງ

worked phenomenally hard they were ການມອງເບິ່ງວັນຄົບຮອບ 70 ປີຂອງການກໍ່ສ້າງໂຄງການ Snowy Hydro Scheme ແມ່ນໃຫ້ຄວາມຫວັ່ນໄຫວໃນດ້ານຈິດໃຈຕ່າງໆ ທົ່ວທັງວົງການເມືອງຕ່າງໆໃນປະເທດອົດສະເຕຣເລຍ ແມ່ນມີຄອບຄົວທີ່ພົວພັນກັບ ໂຄງການ Snowy Hydro Scheme

ແຕ່ມັນກໍແມ່ນກ່ຽວກັບຄົນທີ່ສ້າງມັນຂຶ້ນມາໄດ້ດ້ວຍ ຈົ່ງຟັງເລື່ອງລາວຫຼາຍຕື່ມເປັນພາສາຂອງທ່ານເອງ ໂດຍເຂົ້າເບິ່ງ sbs.com.au ຂີດທັບລາວ